يۈز يىللىق مارافون ئاپتورى مايكول پىلسبېرى سەككىزىنچى باب كاپىتالىستنىڭ ياسالمىلىقى پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ نەپ ئېلىش ئوتتۇز ئالتە تەدبىردىن بەشىنچى قىسىم خىتاي يەنە ئۆزىنىڭ دۆلەت ئىگىلىكىدىكى كارخانىلىرىنى كېڭەيتىش ئۈچۈن چەت ئەللەرگە مەبلەغ سالدى. خىتايلار ئارىسىدا ھەتتا ئۆزىنىڭ سودا تاپاۋىتىنىڭ خەلقئارالىشىشىنى چىقىپ كېتىش ئىستراتېگىيەسى دەپ ئاتاش مودىغا ئايلانغان. خىتاي ئىزچىل ھالدا خىتاي پۇلىنىڭ خەلقئارالىشىپ، ئامېرىكا دوللىرىنىڭ ئورنىنى ئېلىپ، دۇنيادا زاپاس ساقلىنىش، ئالدى بىلەن ئويلىشىدىغان پۇل بولۇشىنى تەشەببۇس قىلىدۇ. خىتاي كارخانىلىرى چىقىپ كېتىش ئىستراتېگىيەسىنىڭ ۋارىيانتى سۈپىتىدە ئاتالمىش چەت ئەلگە قارماق تاشلاشنى، يەنى چەت ئەل شىركەتلىرىنى تۆۋەن باھادا سېتىۋېلىش ھەرىكىتىنى باشلاپ بولدى. دۆلەت بانكىلىرىدىن بېرىلىدىغان زور سوممىلىق مەبلەغلەر ۋە بۇ مەبلەغنى قايتۇرۇش زۆرۈرىيىتىنىڭ يوق دېيەرلىكى سايىسىدا، خىتاينىڭ دۆلەت ئىگىلىكىدىكى كارخانىلىرى ئۆز كۈشەندىلىرىنى سېتىۋېلىشنىڭ ئالتۇن پۇرسىتىگە ئېرىشتى. دۆلەت تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتى، گوجيا فاگەيۋېي دەپ ئاتىلىدىغان ئالاھىدە ئورگان خىتاي ئىقتىسادىي ئىستراتېگىيىسىنىڭ يادروسى ھېسابلىنىدۇ. بۇ ئورگان ئىستراتېگىيەلىك سانائەتلەر جەھەتتە دۆلەت سىياسىتىنى بەلگىلەش، زور كۆلەملىك مەبلەغ سېلىشنى تەستىقلاش، شۇنداقلا دۆلەت ئىگىلىكىدىكى كارخانىلارنى قوشۇۋېلىش ياكى سېتىۋېلىش قاتارلىق فۇنكسىيەلەرگە ئىگە. دۆلەتلىك تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتىنىڭ ھوقۇقى ناھايىتى چوڭ بولۇپ، ۋىسكىدىن تارتىپ بېنزىنغىچە بولغان بارلىق مەھسۇلاتلارنىڭ باھاسىنى بەلگىلەش ئىمتىيازىغىمۇ ئىگە. بۇ ئورگان ئۆز نۆۋىتىدە يەنە خىتاي ئىقتىسادىي ئىستراتېگىيەسىنىڭ مەركىزىدۇر. خىتاينىڭ خەلقئارا بازارغا كېڭىيىشىگە ئەگىشىپ، خىتاينىڭ رىقابەتچىلىرى خىتاي ھەققىدە ئىشەنچ بىلەن ئېيتالايدىغان نۇقتىلاردىن بىرى، خىتاينىڭ قائىدە-نىزاملارغا ئاساسەن ئىش كۆرمەيدىغانلىقىدىن ئىبارەت. ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ يېقىنقى دوكلاتلىرىدىن بىرىگە ئاساسلانغاندا، خىتاي چەت ئەل رىقابەتچىلىرىگە قارشى ئۆز ئىشلەپچىقىرىشىنى قوغداش ئۈچۈن تاموژنا بېجى كەچۈرۈم قىلىنغان نۇرغۇنلىغان ساھەلەردە باج توسالغۇلىرىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشنى داۋاملاشتۇرماقتا ئىكەن.

يۇقىرىقىلارنىڭ ھەممىسى دۇنيا سودا تەشكىلاتىنىڭ بەلگىلىمىلىرىگە خىلاپ. قائىدىگە خىلاپ قىلمىشلارنىڭ بەدىلى بولىدۇ. تەتقىقاتلاردىن بىرىدە خىتاينىڭ ياردەم پۇلى بىلەن تەمىنلەش، باجنى كەچۈرۈم قىلىش، ئەرزان باھالىق زېمىن، شۇنداقلا پولات-تۆمۈر، ماشىنا زاپچاسلىرى، ئەينەكچىلىك ۋە قەغەزچىلىك قاتارلىق تۆت مۇھىم ساھەگە ئائىت تېخنىكىلارنى ئىلغارلاشتۇرۇش ئارقىلىق، ئۆزى ھېچقانداق نىسپىي ئەۋزەللىككە ئىگە بولمىغان بۇ ساھەلەردە ئەمگەك كۈچىمۇ شۇنىڭ ئىچىدە. دۇنيا مىقياسىدا قانداق تېزلىك بىلەن بازار ئىگىلىگەنلىكىگە ئائىت ھەيران قالارلىق مىسال بايان قىلىنغان. ئەنئەنىۋى ئەركىن بازار ئىقتىسادشۇناسلىقى بويىچە ئېيتقاندا، ئەۋزەللىك ھالىتىدە بولماستىن تۇرۇپ، بۇ ساھەلەرگە چات كېرىش، ئۆز ماھىيىتىدىن يىراقلىشىش، ئۈنۈمسىزلىك، ۋە يۇقىرى تەننەرخ قاتارلىق سەلبىي ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، دەپ قارىلىدۇ. ھالبۇكى، خىتاينىڭ بۇ جەھەتتىن قولغا كەلتۈرگەنلىرى يۇقىرىقىدىن تامامەن ئەكسىچە. خىتاي ئون يىل ئىچىدە قەغەزچىلىكتە ئامېرىكىدىن ئېشىپ كېتىپ. دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ قەغەز ئىشلەپچىقىرىش دۆلىتىگە ئايلىنىدۇ. دۇنيا مىقياسىدىكى ئەينەكنىڭ ئوتتۇز پىرسەنتى خىتايدا ئىشلەپچىقىرىلىدۇ. خىتاينىڭ ئەينەك ئېكسپورت قىلىش نىسبىتى دۆلەت ئىچىدىكى ئەينەك ئىستېمال قىلىش نىسبىتىدىن ئېشىپ كەتكەن. خىتاي ئىككى مىڭىنچى يىلدىكى سېپى ئۆزىدىن پولات تۆمۈر ئىمپورت قىلىش دۆلىتى بولۇشتىن نۆۋەتتە دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ پولات تۆمۈر ئىشلەپچىقىرىش ۋە ئېكسپورت قىلىش دۆلىتىگە ئايلاندى. خىتاينىڭ ئىشلەپچىقارغان پولات تۆمۈرى دۇنيا بازىرىدىكى پولات تۆمۈرنىڭ قىرىق پىرسەنتىنى تەشكىل قىلىدۇ. ئىككى مىڭ بىرىنچى يىلدىن ئېتىبارەن خىتاي دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ ماشىنا زاپچاسلىرى ئىشلەپچىقارغۇچى ۋە ئېكسپورت قىلغۇچى دۆلەتكە ئايلاندى بۇ ھەرگىزمۇ ئەرزان ئەمگەك كۈچى سەۋەبلىك ئەمەس چۈنكى بۇ ساھەلەردە ئەمگەك كۈچىنىڭ مال ئىشلەپچىقىرىش تەننەرخىدە ئىگىلىگەن نىسبىتى ئون پىرسەنتكىمۇ يەتمەيدۇ شۇنداقلا بۇنىڭ سەۋەبى پۇل قىممىتىنىڭ قەستەنلىك بىلەن تۆۋەن مۆلچەرلەنگەنلىكىدىنمۇ ئەمەس. خىتاي بۇ خىلدىكى بازار ئىگىلەشلىرىگە دىققىتىنى ئاغدۇرمىدى. بۇ جەھەتتە ئوچۇق-ئاشكارا چۈشەنچىمۇ بەرمىدى. خىتاي يەنە خىتايغا ئائىت بولمىغان مەھسۇلاتلارنىڭ ساختا نۇسخىلىرىنى زور كۆلەمدە ئىشلەپچىقىرىش بىلەن شۇغۇللانماقتا. بۇ بىر مەھسۇلاتنى ئىگىسىنىڭ رۇخسىتىسىز ئىشلەپچىقىرىش، قانۇنسىز يوللار ئارقىلىق ئۆز مەھسۇلاتىنى ئۆز ئالدىغا تارقىتىش ياكى ئىشلىتىۋېلىش.

باشقىلار زىيان ئومۇمىي سوممىسىنىڭ بۇنىڭدىنمۇ يۇقىرى ئىكەنلىكىنى قەيت قىلغان. بېيجىڭدىكى ئامېرىكا ئەلچىخانىسى باش كونسۇلىنىڭ سابىق مەسلىھەتچىسى توماس بوم يېقىندا مەھسۇلات ئىشلەپچىقارغۇچى شىركەتلەر بىرلەشمىسىدە سۆزلىگەن نۇتقىدا، خىتاينىڭ باشقىلار ئىشلەپچىقارغان مالنىڭ پاتېنتىنى ئۆزىنىڭ قىلىۋېلىش ۋە ساختا مال ئىشلەپچىقىرىش ئارقىلىق تاپقان تاپاۋىتى خىتاي جىدىپىسىنىڭ كامىدا ئون پىرسەنتىنى، يۇقىرى بولغاندا ئوتتۇز پىرسەنتىنى ئىگىلەيدىغانلىقىنى كېسىپ ئېيتقان. باشقا تەخمىنلەرگە كۆرە، غەرب ماللىرىنىڭ ساختىسىنى ياساپ، خىتايدا پارچە سېتىش، خىتايدىكى پارچە سېتىلىدىغان تاۋارلار ئومۇمىي قىممىتىنىڭ ئون بەش پىرسەنتىدىن يىگىرمە پىرسەنتىگىچە ئىگىلەيدىكەن. بەزى يەرلىك بازارلاردا بۇ نىسبەت توقسان پىرسەنتكە يېتىدىكەن. ئامېرىكا دۆلەتلىك جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش ئىشخانىسىنىڭ يېقىنقى دوكلاتلىرىدىن بىرىدە، خىتاي دۇنيادىكى ئەڭ ئاكتىپ ۋە ئەڭ ئىزچىل ئىقتىساد جاسۇسلۇقى بىلەن شۇغۇللانغۇچى دەپ سۈپەتلەنگەن.

خىتاي ھەم ئەنئەنىۋى ئۇسۇللار ئارقىلىق ھەمدە تور ئالاقە ۋاسىتىلىرىنى ئىشقا سېلىش ئارقىلىق بۇ خىل ئۇچۇرلارنى يىغىدۇ. خىتاينىڭ تور ئىشپىيونلۇقى دۇنيا بويىچە ئەڭ ئالدىنقى قاتاردا تۇرۇشى مۇمكىن. ئىككى مىڭىنچى يىلىدىن بۇيان، ئىنتېرنېتكە بولغان ئېھتىياجنىڭ تېز سۈرئەتتە ئېشىشىغا ئەگىشىپ، يۇقىرىقىدەك شپىيونلۇق ئۇسۇللىرىمۇ قالتىس دەرىجىدە تەرەققىي قىلىپ كەتتى. خىتايلار دۆلەت ئىچى سانائەتلىرىگە ياردەم بېرىش ئۈچۈن تور تېخنىكىلىرىدىن پايدىلىنىش جەھەتتە يۇقىرى سەۋىيە ياراتقان. ئۇلار تور بوشلۇقلىرىدىن پايدىلىنىپ، سودا ئورگانلىرىدىن، ھۆكۈمەتلەردىن، ئىلىم پەن مەركەزلىرىدىن، تەتقىقات ئورگانلىرىدىن ۋە باشقا مۇھىم دەپ قارىغان ئورگانلاردىن سەزگۈر ئىقتىسادىي ئۇچۇرلارنى ئوغرىلايدۇ.

ئامېرىكىلىق كارخانا مۇتەخەسسىسلىرى ۋە تور بىخەتەرلىكى مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ دوكلاتلىرىغا قارىغاندا، خىتايدىن مەنبەلەنگەن بىر قېتىملىق قانلىق تور ھۇجۇمى ئېلىپ بېرىلغان.

جۇڭ دۇڭفەن ئامېرىكا شىركەتلىرىدە بې بىر بومباردىمانچى ئايروپىلانى ئالەم ئايروپىلانى ۋە باشقا تۈرلەرنى لايىھەلەشكە قاتناشقان بىر ئىنژېنېر ئۇ خىتاي ئاۋىئاتسىيە سانائىتى ئۈچۈن ئىقتىسادىي شپىيونلۇق قىلغانلىقى ئۈچۈن ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلى ئامېرىكا تەرەپتىن قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ئۇ قولغا ئېلىنغاندا ئۇنىڭ ئۆيىدىن تەخمىنەن ئىككى يۈز ئەللىك مىڭ بەتلىك سەزگۈرلۈكى يۇقىرى بولغان ماتېرىياللار چىققان. ئۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ ئالتىنچى يىلغىچە خىتاي ئەمەلدارلىرىغا تەمىنلىگەن ئۇچۇرلارنىڭ زادى قانچىلىك ئىكەنلىكى نامەلۇم. بىراق، ئىككى يۈز ئەللىك مىڭ بەتلىك ماتېرىيالنىڭ ھەممىسى قىممىتى بىر دوللارغىمۇ يەتمەيدىغان لازېر نۇر دىسكىسىغا قاچىلانغان. ئىككى مىڭ بەشىنچى يىلى خىتايدىن يۈز ئۆرۈگۈچىلەردىن ئىككىسى خىتاينىڭ مارافون ئىستراتېگىيەسىدىكى ئىقتىسادىي تەدبىرلىرىنىڭ مەنبەسىگە ئائىت ئۇچۇرلارنى ئاشكارىلىدى. ئاق ئەپەندى بىلەن يېشىل خانىمغا ئوخشىمايدىغان يېرى، بۇ ئىككى شەخسكە ئالاقىدار بايانلار بۇ كىتابنىڭ ئالدىنقى باپلىرىدا بايان قىلىنغان بولۇپ، بۇلار ھەققىدىكى بايانلار ژۇرنىلىمىزنىڭ ئۈچىنچى سانىدا مەۋجۇت. بۇ ئىككىسىنىڭ بايانلىرى بىر-بىرىنىڭكىگە تامامەن ئوخشاش چىققان. خىتاي ئىستراتېگىيەسىنىڭ كۆپ قىسمى شالغۇتلاشقان ئەركىن بازار ياكى كاپىتالىست ئىستراتېگىيەسىدىلا ئەمەس، دۇنيا بانكىسىنىڭ بېيجىڭدا تۇرۇشلۇق خىزمەتچىلىرى تەرىپىدىن لايىھەلەنگەن بىرىكتۈرۈش ۋە ئامېرىكىنىڭ ئىقتىسادىي تارىخىغا ئائىت بۇرمىلانغان كۆز قاراشلار جەھەتتىنمۇ ئوخشاشلا شۇنداق. بۇ پىلانلىغۇچىلار ئەركىن بازارنىڭ كۈشەندىسى ھېسابلانغان خىتاي رەھبەرلىرى بىلەن بىرلىشىۋېلىپ، بازارنى ئاساس قىلغان ئىقتىساد سىياسىتىنى تەشەببۇس قىلغۇچى ئىسلاھاتچىلارنى مەغلۇپ قىلغان. ئۇلار بۇنىڭ قارشىسىدا شالغۇت بازار مەنپەئەتچىلىكى ستراتېگىيەسىنى لايىھەلەپ، ئۆز ستراتېگىيەسىنى ئوتتۇز يىل يوشۇرغان. خىتاي قاتتىق قوللىرى يەنە بىر قېتىم مۆتىدىللەرنى يەڭگەن. بىز يەنە بىر قېتىم كىمنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى بىلەلمىگەنلىكىمىز ئۈچۈن، ئۇلارنىڭ ئارىسىدىكى مۇنازىرىگە تەسىر كۆرسىتىشكە ئامالسىز قالدۇق. داۋامى كېلەر ساندا ئۇلاپ بېسىلىدۇ.